۽ جڏهن زالن کي طلاق ڏيو پوء پنهنجي عدت جي مدت کي پهچن ته کين پنهنجن مڙسن سان پرڻجڻ کان نه جهليو جڏهن ته پاڻ ۾ چڱيء ريت سان راضي ٿين. اهو حڪم آهي جيڪو اوهان مان الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃي تنهن کي ان سان نصيحت ڏجي ٿي. اهو حڪم اوهان کي ڏاڍو صاف ڪندڙ ۽ بلڪل پاڪ ڪندڙ آهي. ۽ الله ڄاڻندو آهي ۽ اوهين نه ڄاڻندا آهيو.